ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ການຮຽນປາກເວົ້າຢ່າງລ່ຽນໄຫຼ ພາສາເຄົ້າຂອງໂຕເອງ ນຳພາໃຫ້ຍິງນາງໜຶ່ງທີ່ເປັນຄົນເຊື້ອສາຍຊາມົວ ກ້າວເຂົ້າສູ່ດ້ານທຸລະກິດ ຍານາງມີເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ລູກໆຂ ອງຍານາງຮູ້ຈັກ ແລະ ໃກ້ຊິດກັບຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ພາສາຂອງຄົນຊາມົວ ປະເທດຊາມົວເປັນປະເທດໜຶ່ງຂອງບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ທີ່ເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກັນກັບປະ ເທດນິວຊີແລນ ແລະ ອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ຍານາງສະພັດໄປຮູ້ຈັກວິທີການໃນດ້ານທຸລະກິດຊ້ຳ ຍານາງ Frances Avia

ໃນຄາວປີ 2008 ແລ້ວເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ເມື່ອຍານາງໄປຮ່ວມພິທີສາສະໜາຢູ່ໃນໂບດທີ່ມີຊຸມຊົນຄົນຊາມົວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຂອງຍານາງໄປຮ່ວມພິທີໃນໂບດນັ້ນດ້ວຍ ຍານາງເວົ້ າວ່າ I would be quite frustrated because I couldn't understand what

ແຕ່ຄວາມຢາກຮຽນພາສາຊາມົວນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຮີບດ່ວນຂຶ້ນ When I took my grandma to the hospital and I couldn't actually explain what the doctor was saying to her. ເມື່ອແມ່ເຖົ້າຂອງຍານາງຄື ມົວຣາ ໂລໂກ ທີ່ເປັນຄົນຊາມົວເຈັບປ່ວຍຂຶ້ນ ແລ້ວຍານາງບໍ່ສາມາດແປຂໍ້ມູນອັນສຳຄັນໃນດ້ານການແພດຈາກພາສາອັງກິດເປັນພາສາຊາມົວໃຫ້ແກ່ແມ່ເຖົ້າຂອງຍານາງຊາ ບ

ແນວທາງຂອງຍານາງອາເວຍ ດັ່ງໄຮແລນທີ່ເປັນແມ່ຂອງຍານາງເວົ້າວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ຍານາງອາເວຍຖືກຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຈາກຜູ້ທີ່ໄປໂບດນັ້ນ ຍານາງອາເວຍກໍກະທຳຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກວ່ານັ້ນດ້ວ ຍ ໂດຍໃຊ້ແນວຄິດໃນດ້ານທຸລະກິດ ວາດແຕ່ງໂຄງການພາສາຊາມົວສຳລັບເດັກໆ ຄຸ້ມທີ່ຍານາງຢູ່ກິນແມ່ນໂລແກນ ໃນລັດຄວີນສະແລນ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ເປັນຖິ່ນຖານຂອງຄົນຊາມົວເຖິງ 7,000 ຄົນ ຍານ າງຫວັງວ່າ

ຄົນໜຶ່ງຄົນດຽວ ແຕ່ຍານາງອາເວຍເປັນຄົນໜຶ່ງຈາກຈຳນວນຜູ້ຍິງທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ທະວີຂຶ້ນ ທີ່ຢາກເລີ່ມທຸລະກິດຂອງຕົນໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ຍ້ອນຈະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຖາວອນ ຍານາງເຈສຊິກາ ແທນຄຣີດ ໂຄສົກຂອງ Accelerator for Enterprising Women's Kickstart Challenge ຊີ້ແຈງວ່າ

ແມ່ນເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈບໍ່ພຽງແຕ່ກັບສັບຄວາມເວົ້າ ແຕ່ຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊິ່ງຂອງການບອກສອນດ້ວຍ ຍານາງອາເວຍເວົ້າວ່າ ມີຄວາມໜຽວແໜ້ນທີ່ຈະໃຊ້ຮ່ວມກັນການຮຽນຮູ້ພາສາຊາມົວກັບຄົນອື່ນໆ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເດັກໆ ແລະ ຄົນລາວເຮົາເດ ຍັງໃຊ້ພາສາລາວຂອງຕົນເອງລ່ຽນໄຫຼຢູ່ບໍ